ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ເຮົາໄດ້ຍິນແລ້ວສິ່ງທີ່ວ່າ JobKeeper JobSeeker ແລະ ອື່ນໆ ແຕ່ບັດນີ້ ທ່ານຊາບບໍ່ວ່າ JobMaker ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ປະກາດແຜນການ JobMaker ອອກມາແລ້ວໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການປະຕິຮູບຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳອົດສະຕຣາເລຍ ຈະເປັນຈຸດອັນສຳຄັນສຳລັບທີ່ອົດສະຕຣາເລຍຈະຟື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ໃນດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ານຫ ວັງວ່າການສ້າງຕັ້ງ 5 ຄະນະເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການກ່ຽວກັບ JobMaker ຈະນຳເອົາກຳມະບານ ຄະນະນາຍຈ້າງ ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອຈະຕົກລົງຍິນດີການປະຕິຮູບຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງດຽ ວນີ້ ຫາເດືອນກັນຍາປີນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ຊີ້ແຈງຕໍ່ National Press Club ວ່າ ບັດນີ້ມັນເປັນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປະຕິຮູບຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍອ້າງວ່າ ລະບົບຂອງທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກໆ ວັນນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ສຳລັບຈຸດປະສົງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ

Retirement income shrink, loved ones kept apart It has been a time of ຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍເກືອບ 100,000 ຄົນຂຽນໜັງສືເຖິງທ່ານ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສູນເສຍຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ມີໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນມາ ກຳມະບານແຮງງານຕ່າງໆ ປະສົມປະສານກັນກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍໃນການວາດແຕ່ງໂຄງການສຸກເສີນຕ່າງໆ ເພື່ອກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມ ມືກັນຕື່ມອີກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ປະກາດວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະບໍ່ນຶກຄິດເຖິງການທີ່ກຳມະບານເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍ Integrity Bill ບໍ່ຜ່າຜ່ານສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ແຕ່ເວລານີ້ ຮອດເວລາທີ່ຈະປະ ກາດອອກມາ ແຜນການງົບປະມານອົດສະຕຣາເລຍຂອງເດືອນຕຸລາປີ 2020 ແມ່ນວ່າຄະນະເຮັດວຽກເຮັດການ 5 ຄະນະຈະພົບປະປະຊຸມກັນຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ Christian Porter ລັດຖະມົນຕີວ່າການຄວາມສຳພັນໃ ນດ້ານອຸດສາຫະກຳອົດສະຕຣາເລຍ

that will take forward a job-making agenda ຈຸດປະສົງແມ່ນນຳເອົາກຳມະບານ ທຸລະກິດ ແລະ ຄະນະນາຍຈ້າງ ແລະ ອື່ນໆມາເຂົ້າກັນ ເພື່ອພະຍາຍາມຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າ ເປັນການປະຕິຮູບທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍແທ້ໆ Richard Marles ຮ ອງຜູ້ນຳພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານ Scott Morrison ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າອອກມາ

ແມ່ນສິ່ງ ແລະ ສິດທິທີ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຄວນໄດ້ຮັບ Business Council of Australia ເວົ້າວ່າ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງ award ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະ ກະທັ້ງຈະສົ່ງເສີມອັດຕາສູງຂອງຄ່າແຮງງານຊ້ຳ ໃນຫຼ າຍປີວັ່ງໜຶ່ງນີ້ ຄ່າແຮງງານໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນຫຼາຍນັກ ແລະ ບັດນີ້ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນປະເທດນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ກໍທະວີຂຶ້ນຢູ່ ຍ້ອນເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຍາ ນາງ Jennifer Westacott ຜູ້ນຳການບໍລິຫານ Business Council ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງກັບຄືນສູ່ແນວຄິດເດີມທີ່ມີຢູ່ໃນດ້ານຫຼັງຂອງລະບົບອັດຕາແຮງງານ

ຈະພາໃຫ້ມີແຮງງານສູງ ການນຳພາຂອງກຳມະບານແຮງງານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາໂອກາດທີ່ຈະສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກັບນາຍຈ້າງ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວ ກັບຈະສ້າງອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ເປັນທຳຂຶ້ນຕື່ມ ຍານາງ Sally McManus ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງກຳມະບານ ACTU ເວົ້າວ່າ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຈະມີການກະທຳຫຼາຍກວ່າຄວາມສຳພັນໃນດ້ານອຸດສາ ຫະກຳ

ຕໍ່ National Press Club ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍກໍຊີ້ແຈງແຜນການຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິຮູບຂະແໜງແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຄວບຄຸມໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ ການຄ້ຳຈູນການເງິນ ການໃຫ້ຢືມເງິນຄຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນດ້ານການຄ້ຳຈູນ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ